هي بس ٻه سؤ اٺونجاهه کان ٻه سؤ سٺ تائين ٽي آيتون هي پڙهيوسون الحمدلله ان ٽي واقعا آهن جن جو اڳ ۾ ذڪر ڪيوسون پهرين واقعي جو ذڪر ڪري چڪاسون ته حضرت ابراهيم عليه السلام کي ان بادشاهه جيڪو جنهن وٽ ويو هو کاڌي جي لاء حضرت ابراهيم عليه السلام ڏڪار پئجي ويو ملڪ ۾ پوء اتي ويو پوء ان چيو ته آئون رب آهيان تنهنجو مونکي تو سجدو ڇو ڪون ڪيو آهي اها ڳالهه ڪئيسون اڳ ۾ پوء حضرت ابراهيم عليه السلام فرمايو ته رب منهنجو الله تعاليٰ آهي وري الله تعاليٰ تنهنجو وري ڪو ٻيو رب ڪهڙو آهي مون کان سوا، چي ته مون کان سوا ٻيو ڪو رب آهي تنهنجو؟ وري اهو ئي ڪهڙو آهي؟ چي اهو آهي جيڪو جياري ٿو ماري ٿو. پر پوء هن چيو آئون به جياريان ٿو ماريان ٿو اها ڳالهه ڪئيسون ان کان پوء الله پنهنجو حضرت ابراهيم عليه السلام چيو ته منهنجو الله اهو آهي جيڪو اوڀر کان اوڀاري ٿو سج کي تون جي الله آهين واقعي ته پوء وارو ڪر پنهنجو تون اولهه کان اڀاري ڏيکار ته پوء آئون توکي سجدو هاڻي هت ڪون چيو پر آئون ته پنهنجي طرفان چوان ته مطلب ته پوء تنهنجي ڳالهه حق ٿيندي پنهنجو پوء مبهوت ٿي ويو هليو فبهت الذي ڪفر جنهن ڪفر ڪيو اهو مبهوت ٿي مبهوت معنيٰ حيران ٿي ويو هليو لاجواب ٿي ويو هن کي ڪو جواب سجهو ڪون ته ڇا ڏيان ڇا ڪهڙو جواب ڏيان پوء الله تعاليٰ ان وقت فرمايو انهي تي والله لا يهدي القوم الظالمين قوم ظالمن جي قوم جيڪا تنهن کي الله هدايت نٿو ڏئي هدايت نٿو ڏئي معنيٰ هنکي ڳالهه سمجه ۾ نه ايندي پر جيڪو ظلمت کان لهي ته پوء هن کي سمجه ۾ ڳالهه ايندي الحمد لله جيڪڏهن سمجه اچي ويندي پاڻ هيء جيڪو مصر جو جيڪڏهن بادشاهه هو ته پوء واقعي جيڪو به هٺ وڏائي ڪيائين يا ڇا؟ پوء وري پوء حضرت ابراهيم عليه السلام کي پنهنجي نياڻي ڏنائين جيڪا هاجره آهي يا ٻانهي به جيڪي به چئجي پر پوء جيڪي آهن پنهنجا مفسر جيڪي آهن تورات جا اهي چون ٿا هن جي ڌيء هئي جيڪا بادشاهه هن کي ڏني حضرت ابراهيم عليه السلام کي انهي ڪري جو هن چيو ته مون کي توکان وڌيڪ ڪهڙو سٺو مڙس ملندو منهنجي ڌيء جي لاء، تنهنڪري هي آئون توکان ٻانهي ٿو ڪري توکي ڏيان، تون کڻي وڃ پنهنجو. پوء هن کي ڏنائين مال و ملڪيتون هي ٻنهي کي ڏنائين، حضرت لوط عليه السلام ساڻس گڏ هو، ڀائٽيو سندس، پوء تورات ۾ لکيل آهي ته هو ته ويا ٿي ته ان وٺڻ جي لاء ويا ويچارا بک ٿا مرون، اتان جو موٽيا ته وڏا پنهنجو. رڍون، ٻڪريون، هي هو وڏا وڏا پنهنجا جانور ڍور جيڪي آهن سي کڻي هليا، ايتري قدر جو هن جا ٻانها، غلام، نوڪر، چاڪر هي هو سڀئي هن بادشاهه هنن کي ڏنا. ايتري قدر جو جڏهن واپس موٽيا پئي ته پوء هنن جا ٻانها پاڻ ۾ وڙهي پيا چي هي پاسي هن پاسي اسان جا ڍور ٿا چرن هن پاسي توهان جا ڍور ٿا چرن ائين پاڻ وٽ ڳوٺ ۾ ئي ڍورن چارڻ تي ٻني جي واري تي پاڻي جي واري تي جيڪو آهي سو ڦڏا ٿيندا آهن تيئن هنن ۾ ڦڏا ٿيا پوء وري حضرت لوط عليه السلام کي حضرت ابراهيم چيو ته تون ڀلا هڪڙي پاسي وڃ ته ٻئي پاسي وڃان تورات ۾ ائين لکيل آهي بهرحال اها ڳالهه هتي ٿي وئي ني هاڻي هتان ٻيو جيڪو واقعو هي بادشاهه جو واقعو ته بادشاهه پاڻ کي الله ٿو سڏائي پر پوء هن جي نمرود جي ٽيڏي ڀڄي پئي مطلب ته پوء ٿي سگهي ٿو ته ايمان آندو هجيس ڇو جو پوء حضرت هاجرا يا حضرت سارا پنهنجو هن کي ڪنهن ڪنهن وقت مهڻو ڏئي ٿي پنهنجي تورات ۾ آهي تنهنجو هو جيڪو دوست جيڪو مصر جو بادشاهه آهي پوء الحمدلله وري پوء ويا سڄا قبيلا هي حضرت يعقوب عليه السلام جو اولاد سڄو ويو حضرت يوسف عليه السلام جي ڪري وري اهي مصر ۾ ويا وري اتي چار پنج سو سال ڪيترو وقت رهيا اتي پوء وري اتان نڪتا بهرحال اهي ڳالهيون پنهنجي جاء تي هاڻي هي وري ٻيو واقعو حضرت موسيٰ عليه السلام جي وقت کان پوء جو واقعو آهي جو هي ڪو ماڻهو آهي حضرت موسيٰ عليه السلام کان پوء حضرت سليمان اهو ٺاهيو پنهنجو ٽيمپل جيڪو جنهن کي ته چون يا مسجد جيڪا هئي ته اها ٺاهيائين پنهنجو حضرت دائود جي پٽ حضرت سليمان عليه السلام پوء اتي جيڪو آهي سو وري هنن ۾ بائيتال ٿيو وري پوء نبوخذ نصر بخت نصر جنهن کي ٿا چئو اهو ان اچي اهو ٽيمپل ڪيرائي ڇڏيو ڊاهي ڇڏي پوء وري سائرس جيڪو ڪروش ڪبير ايران جو هو، انهن وري هن کي آزاد ڪيو هي واپس ويا. پوء جنهن وقت هي ايگزائل ۾ هيا انهي وقت يا ڪنهن ٻئي وقت هڪڙو بني اسرائيل مان يا ڪو ماڻهو آهي پوء اهو حضرت عزير عليه السلام آهي يا حزقيل عليه السلام آهي يا ڪهڙو آهي پوء حزقيل جو ذڪر پهرين ۾ هن ۾ ٻه سؤ پنجيتاليهين آيت ۾ چويتاليهين ۾ اهو ذڪر پهرين هڪڙو اچي چڪو آهي، پوء هاڻ وري پوء ان ڏي ريفر ڪنداسون ته هزار ماڻهو جيڪي آهن سي نڪتا ته ڀڄي ٿا هتان وڃون، هتي الائي ڪهڙو وبا پهتي الائي ڇا پهتو آهي، هن موت کان اسين ڀڄي ٿا نڪرون پوء الله تعاليٰ هنن کي اتي ماري ڇڏيو. پوء اهو جيڪو نبي آهي حزقيل يا ڪو ٻيو اتان هي پوء لنگهيو اچي هي ڇا جا هڏا پيا آهن هي ڪهڙيون ڳالهيون آهن پوء چون ڀائو اهي هڏا آهن پنهنجو فلاڻي قوم جا پوء الله تعاليٰ انهن کي جياريو اهي ماڻهو جيڪي آهن سي جيئرا ٿيا پوء جيئرن کي ورائي مارڻ جي هن دنيا ۾ مطلب ته ان ئي صورت ۾ ڪيترا مثال الله تعاليٰ ڏنا اهو پهريون مثال ڪيو ان ۾ هزار ماڻهو هزارين ماڻهو هئا چي الوف آهن الوف مانا الف مانا هڪڙو هزار الوف مانا ڪئي هزار ڪئي هزار الائي ڪيترا هزار مانا نو هزار ڪي ڏه هزار ڪي ڪيترا هزار خبر نه آهي ايترا ماڻهو جيڪي ڀڄي اتان نڪتا هاڻي هيئر جيئن ڀڄن پيا هي پنهنجو سيريا منجهان ۽ پنهنجي نارٿ افريقا منجهان يا ڪٿان هي ڀڄن پيا ماڻهو پنهنجي يورپ ۾

ته هو هن جو هتي آهي، هو هن جو اختيار يا ڪو ٻيو آهي، ڪو به آهي، پر رب پاڪ کي خبر آهي وڌيڪ، پر آئون توهان کي وڌيڪ تفصيل ٻڌائيندس، ڇو جو هن حضرت عزير جو ذڪر اچي ٿو سورت توبه ۾ ته يهودي جيڪي آهن انهن عزير کي الله جو پٽ بنايو آهي ۽ پنهنجو عيسائي جيڪي آهن تنهن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي الله جو پٽ بنايو آهي، اها ڄڻ آيت آهي توبه ۾ جيڪا آئون پڙهي ٿو توهان کي ٻڌايان.

بٿن مان نڪري ٿو، يضاهئون قول الذين ڪفروا هي ريس ٿا ڪن هڪ ٻئي کان مٿي ته اسان جو وڌيڪ ٿئي هي الله جو پٽ جيڪو آهي سو هن بنايو حضرت عزير کي قول الذين ڪفروا من قبل قاتلهم الله انيٰ يؤفڪون الله تعالي انهن کي ماري ڇا لاء اهڙيون مطلب ته ڪيڏانهن ڀڄندا ٿا وڃن توکان محمد پاڪ صلي الله عليه وسلم کي ٿو فرمائي ته توکان ڀڄن ٿا پوء وري چوندا هو عزير پٽ هو الله جو هاڻ چوندا عزير کي ته اسين ڪونه ٿا چئون ته ڪو پٽ هو الله جو پوء هاڻي اها ڳالهه ڪيئن قرآن ۾ لکي پئي آهي يا ربانين ٻئي هنڌ آهي ته ربانين کي پنهنجو الله الله ٿا مڃو ته هن چيو اسين ربانين کي ته الله ڪونه ٿا مڃون پوء الله تعاليٰ فرمايو ته توهين انهن جي ڳالهين تي هلو ڪونه ٿا ڪوڙ کي سچ سچ کي ڪوڙ ٿا بنايو حلال کي حرام حرام کي حلال ٿا بنايو هاڻ حضرت عزير عليه السلام جيڪو هيو ان جي ڳالهه ائين آهي ته هن کي ڪوروش ڪبير جي زماني ۾ ماڻهو موڪليائون ان کي ڪافي عرصو گذري ويو هي ٻيو ٽي جنريشن جو ماڻهو آ ڪهڙي جو آ ستر سال هي ماڻهو هئا بيبلون جي هن ۾ قيد ۾ پوء جڏهن ڪوروش ڪبير بادشاهه ٿي ويو هليو ته ان چيو ان چيو ته توهين آزاد آهيو توهان ڀلي وڃو موٽي پوء ڪوروش ڪبير جي زماني ۾ داريوش جي زماني ۾ ماڻهو ويا هتي ٽيمپل ويمپل ٺاهڻ جي لاء هي ارقتخشاريش ارڪزيز جنهن جو نالو ٿا لکن خشايار شاهه يا ارت خشايارشا انهي جي زماني ۾ هي عزير جيڪو آهي سو واپس ويو آهي پنهنجو ڪيترا ماڻهو هن سان گڏ هئا پوء پوء انهن اتي شاديون ڪيون ڪي هي ڪيو هو ڪيو جيڪو به اتي رهيو هاڻي هي جڏهن پهتا اتي پنهنجي يروشلم جي ڀرسان ڪٿي پوء اتي هن جو وڏو هڪڙو جلسو ٿيو اتي پوء ڪي ماڻهو ٿين ٿا جيڪي بدمعاش نمونو آفيسر هي هو عملدار اهي آيا حضرت عزير عليه السلام کي چيائون پنهنجو حضرت عزير ٻين سڀني کان تورات وسري ويو هليو ڪنهن کي خبر ڪونه هئي پر حضرت عزير جيڪو آهي سو تورات ان کي ياد هيو انهي پڙهي ٻڌايو پوء ماڻهو هتي رنا ويٺا هي ٿيا هاڻي آفيسر عملدار ٿا اچن اهي ان کي ٿا چون ته هي جيڪي تنهنجا ماڻهو هتي آيا آهن هاڻي هينئر يهودي انهن ته ڌارين عورتن سان شادي ڪئي آهي ۽ انهن جا ٻار ٿيا آهن هاڻ اهي تون وٺي ٿو وڃين اهو ته تمام خراب ڪم آهي يعني ريسسٽ هي قوم جيڪا الله تعالي ان جي خلاف آهي پر هي پاڻ جيڪو آهي سو ريسسم پاڻ پکيڙيندا پوء ان کي مجبور ڪيائون ويچاري حضرت عزير عليه السلام کي ته هو پنهنجو ڪپڙا ڦاڙي پوء هيئن ڪري چئي ته مون ته وڏو ڪم خراب ڪيو هي ڪيو هو ڪيو پنهنجو هي ٿيو ڇا ٿي ويو اهو ڪتاب آهي عزير عزرا جو ڪتاب ۽ نهيميا جو انهي منجهه اهي سڄي ڳالهه آهي اهو پهرين هڪڙو ڪتاب هو، پوء هاڻي هن کي ٻه ڪتاب الڳ الڳ ڪيا اٿن، عزرا جو ڪتاب الڳ ۽ نحيمياه جو ڪتاب الڳ، پر هي ٻئي هڪڙي ئي زماني ۾ واپس ويا آهن ۽ هنن ٽيمپل وڃي ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي وغيره. ته هاڻي هتي اتي جيڪو آهي سو حضرت عزير عليه السلام هڪڙي وڏي دعا گهري آهي ته يا رب اسان کي تون بخش ڪجان، هيئن ڪجان، هون ڪجان، هي اسان هي ڪهڙو ڪم ڪيو آهي جو هي پرايون ڌر ٻين قومن جون يعني زالون کڻي آيا آهيون هتي، توهان جو اولاد ٿي ويو جو توهان هن سان پرڻيو، توهان هن سان ستئو، هيڏا سال ٿي ويا هليا، ستر سال ٿي ويا هليا، معنيٰ ڳالهه ڪا جٺ پنهنجو ٻه ٽي جنريشن ٿي ويا هليا، هاڻ انهن سڀني کي هنن واپس مجبورن واپس موڪليو. هاڻ اهو ڪتاب هن ۾ لکيو پيو آهي عزرا جي نائين چيپٽر ۾ ۽ ڏهين چيپٽر ۾ اها سڄي ڳالهه ۽ تمام پنهنجي هن سان فخر سان بس اسان پوء هن کي ڏياري موڪليو. توهان کي شرم ڪونه آيو جو هنن کي ڏياري موڪليو هي توهان جون زالون هيون، توهان جو هي اولاد هو، توهان هتي پهتا آهيو هاڻ اهڙا ريسسٽ آهيو جو انهن کي وري ٻاهر ڏياري موڪليو واپس ته حضرت موسيٰ عليه السلام جيڪو آهي جيڪا شادي ڪئي مدين مان حضرت شعيب جي ڌيء سان ۽ ته اهو هن بني اسرائيل ۾ ڪونه هو ته ان کي چئون تنهنجا پٽ جيڪي آهن سي ڪتاب تورات ڪونه پڙهندا ٺيڪ آهي سائين وري ان ڪوش معنيٰ جيڪو پنهنجو سوڊان آهي يا ڪش ڪش ٿا ڇا ٿا چون ان انهي منجهان ٻي هڪڙي شايد مائي سان شادي ڪيائين ان تي ڪاوڙجي پئي حضرت مريم جيڪا هن جي ڀيڻ هئي ۽ حضرت هارون عليه السلام جيڪو هن جو ڀاء هو اهي وري هن تي ڪاوڙجي پيا هن کي چيون هي تو شادي پرائي ڌارين ماڻهن سان ڇا لئي ڪئي آهي پوء الله تعاليٰ هن تي لکيو پيو آهي ان ۾ بڪس بڪ آف ايڪزوڊس ۾ ته الله تعاليٰ هنن تي ڏمر ڪيو ۽ هنن کي بيماري وڌائين جيڪا ڪوڙهه جي بيماري ٿيندي آهي. ڪوڙهه جي بيماري هنن ٻنهي ۾ وڌائين، حضرت مريم کي ۽ حضرت هارون عليه السلام کي، ٻنهي کي عليهم السلام. پوء هاڻي پوء هنن وري حضرت موسيٰ عليه السلام کي چيو ته وارو ڪر هاڻي اسان جي لاء تون دعا گهر ته هي اسان تان هي لهي وڃي وري جٺ ٿي وئي هلي. هاڻي پوء الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام دعا گهري، پوء هنن تان اهو ڪوڙهه جو مرض جيڪو آهي لٿو ٻنهي تان. هاڻي ههڙي ڳالهه جيڪي مطلب جا توهان جڏهن Racism جي ڳالهه ڪريو ٿا ڌرتي تي ته الله تعاليٰ هيڏو توهان تي عذاب موڪلي ٿو، هيڏو توهان سان جٺ ڪري ٿو، وري ڳالهه اها ساڳي Racism جي، هاڻ هينئر به جيڪو آهي سو هي Racism ٻين سان آهي وڏو مصيبت هي نيتن ياهو جيڪو آهي وڏي مصيبت آهي، هي ڌرتي تي وڏو آزار رب پاڪ موڪليو آهي هن وقت الائي اسان جا ڪهڙا گناهه هئا مسلمانن جا انهي جي ڪري هي هڪڙو وڏو سخت عذاب موڪليو آهي ۽ هنن کي پٺ ڀرائي جيڪا آهي هن آمريڪا جي حاصل آهي هي جيڪي آهن پنهنجي انگلينڊ جي حاصل آهي هي جيڪو نيتن پنهنجو فرانس آهي اهي يورپين جي هن کي پٺ ڀرائي حاصل آهي تڏهن هي ايڏو ويٺو مذاق ڪري پر الله تعاليٰ هن قرآن شريف ۾ هن ۾ چيو آهي ته ڪڏهن به جيڪا هن جي حڪومت نه ٿيندي قيامت تائين اهو سورت آل عمران ۾ فرمائين ۽ سورت اعراف ۾ فرمائين ته هن تي هر وقت جيڪو آهي سو الله تعاليٰ جٺ ڪرڻ وارو ظالم ماڻهو هن تي مسلط ڪيا ويندا ڇو جو هي قوم ئي بدمعاشن جي قوم آهي جيڪا ريسزم منجهان نڪري نٿي بهرحال اها ڳالهه مون ڪئي به رڳو حضرت عزير جي سلسلي ۾ ته حضرت عزير عليه السلام هاڻ وڃي پيو پنهنجو ڏسي ٿو وڃ عزير يا ٻيو جيڪو به آهي پوء وڃي ٿو چئي ٿو هي ڪيئن تون اٿاريندين هاڻي هي جيڪا آيات پاڻ پڙهيسون او ڪالذي مر علي قرية اهو ماڻهو جيڪو لنگهيو پيو هاڻ هتي الله تعالي ذڪر نٿو ڪري نالو نٿو وٺي ان ماڻهو جو پوء هاڻ اهي علماء آهن اسان جا نه ڪو نبي پاڪ صلي وسلم چيو آهي ته ڪهڙو ماڻهو هو پر پوء حضرت ابن عباس يا فلاڻو يا ٻيا ان جي متواتان چوندا اهو حضرت عزير هجي متان حضرت عزير هو پوء او ڪالذي يا اهو هاڻ او ڇا جي لاء او جي معنيٰ يا يا معنيٰ پهرين آيت جيڪا آهي ته تو ڏٺو ته حضرت ابراهيم سان بادشاهه هيئن ڳالهايو ۽ يا وري جيڪو ماڻهو لنگهيو پئي او ڪالذي مر علي قرية قرية وٽان هڪڙي گذريو هڪڙي شهر مان يا بيبيلون منجهان گذريو يا ڪنهن ٻئي طرح جيڪو Ruined هيو يعني موئن جي دڙي جهڙي ڪا جڳهه هئي ڪاهو جي دڙي جهڙي ڪا جڳهه هئي چانهوء جي دڙي جهڙي ڪا جڳهه هئي اتان لنگهيو پوء هن کي خيال ۾ آيو ته هي ته جيڪي مري ويا هليا، هي ته ابتا سبتا هنن جا گهر ڊٺا پيا آهن، هي ڪيئن اٿندا قيامت جي ڏينهن؟ اها سوال هن جي دل ۾ آيو. پوء الله تعاليٰ کان پڇيائين مطلب ته اهڙي نموني سان، پوء الله تعاليٰ هن کي ڪري ڏيکاريو، چيائين هلا ٺيڪ آهي، تون هيئن ٿو ڪرين ته توکي ڏيکاريان ڌرتي تي ئي. او ڪالذي مر علي قريه وهي خاويه علي عروشها اها قريه جيڪا هئي، اهو جيڪو ديهه هو، اهو جيڪو ڳوٺ هو يا شهر جيڪو به هو، بستي جيڪا هئي، سا ابتي ٿي بيٺي، پنهنجي ڇتين تي هن جا پير هئا، يعني ڇتيون هيٺ ۽ هن جون جيڪي فائونڊيشنز مٿي لڳا پيا، ائين جيئن ابتا ٿي ويندا آهن هن جا شهر.

هن جي مرڻ کان پوء هي ڪيئن ته ويا ختم ٿي هن جون ڇتيون هيٺ آهن ۽ فائونڊيشن مٿي لڳا پيا آهن هي ته ابتا ٿيا پيا تنهنجا ڪم آمين سم باسو يحيي هذه هذه الله بعد موتها فاماته الله يعني ساڳي آيت ۾ الله فرمائي ٿو پوء الله تعاليٰ هن کي الله تعاليٰ هن کي ماريو فاماته الله مئة عام سؤ سالن جي لاء هن کي ماري ڇڏي. ماري ڇڏي معنيٰ هو اتي پيو هو ڪنهن ماڻهو ڪونه ڏٺو ڪنهن پکي هن کي ڪونه ڏٺو ڪنهن هن کي مطلب خراب ڪونه ڪيو هن جو ٽائيم جيڪو چئجي ته اهو بيهي رهيو ۽ ٻي ڌرتي جو هليو پئي ٻيا لقا سڀ ٿيا پئي پر هنن کي هن جي ويجهو ڪير ڪونه آيو مطلب ته ڪنهن ڏٺو نه ڪو واقعو ڇا ٿيو اهڙي هنڌ هن کي ماري ڇڏي جو اهو هڪڙو الڳ ٽائيم فريم جيڪو آهي سو هڪڙو الڳ هو هن جي لاء ۽ هن جي ٻيا جيڪي ماڻهو هئا انهن جي لاء انهن جي لاء سؤ سال گذري هليا هي امراض ستو پيو آهي فاماته الله مئة عام ثم بعثه الله تعاليٰ پوء هن کي وري اٿاريو چي هاڻ اٿي پوء جبرئيل عليه السلام وڃي ٿو مطلب الله تعاليٰ جڏهن پڇي ٿو هن کان ته هاڻ الله تعاليٰ ڊائريڪٽ پڇي يا جبرئيل عليه السلام جي ٿرو پڇي جيئن به قال ڪم لبثت پڇيائين هن جنهن پڇڻ واري پڇيو الله تعالي آواز سان پڇيو يا الله تعالي روبرو پڇيو يا حضرت جبرئيل عليه السلام جي وسيلي سان پڇيائين جيئن به پڇيائين ڪيترو رهيو ڪيترو جي ستو پيو هئين هتي ڪيترو وقت هاڻي ساڳي سورة ڪهف ۾ به اهو ئي واقعو ٿيو ته ڪم لبثت ڪيترو وقت رهيو قال لبثت يوما او بعض يوم چين ته ڏينهن رهيو هوندس ستو پيو هوندس ڏينهن ٿڪي پيو هوس ستو پيو هوندس ٿي سگهي ٿو ڏينهن هجان وري ڏٺائين ته هن وقت آئون ٻپهرن جو ستو هوس اڃا شام ٿي آهي سو چين متان ڏينهن جو ڪو حصو مڙيئي آئون ستو هوندس بعض يوم بل لبثت مئة عام، چين تون سؤ سال هت ستو پيو هئين؟ اڙي ابن، چين سؤ سال وري ڪيئن آئون ستو پيو هوس؟ چين قال بل لبثت مئة عام، هاڻي الله تعاليٰ جو ڪمال ڏس ڏس فانظر الي طعامک چي پهرين تنهنجي کاڌي ڏانهن نهار. کاڌو مطلب ته اهي جيڪي شيون ٿينديون آهن ماڻهو کڻي وڃي ڪو کجي هوندي ڪو ڊاک هوندي ڪا فلاڻي هوندي ڪا شيء هوندي ماني هوندي روٽي هوندي ٻيو جيڪو به هوندو ان زماني ۾ ان کي کڻي کڻي پئي ويو ڪيڏانهن جيڏانهن ويو پئي پنهنجو کاڌو ان ڏانهن تون نظر ڪر. فانظر اليٰ طعامک و شرابک ۽ پاڻي ڏانهن به نظر ڪر، پاڻي به اهو مطلب ساڳيو، لم يتسنّ، اهو خراب نه ٿيو آهي، يعني جيئن گهڻو وقت گذري وڃي ٿو ته طعام خراب ٿي ويندو هليو، يا ته پکي هوندا ته کائي وڃن ها هليا، پر الله تعاليٰ حڪم ڪونه ڪيو پکين کي جانورن کي ته اچن ۽ هنن کي اچي ڊسٽرب ڪن ۽ اهو طعام اهڙو جو اهڙو پيو آهي جهڙو هو کڻي آيو بس ان ۾ ڪا خرابي ڪونه ٿي نه ڪو خراب ٿيو. وانظر الي حمارک هاڻي هڪڙي ئي جڳهه تي ٻن قسمن جا ٽائيم فريم آهن. هو پنهنجي گڏهه ڏانهن نهار چي هاڻي تون پنهنجي گڏهه ڏانهن نهار وانظر الي حمارک ولنجعلک آيه للناس ۽ ڪرڻ گهرون ٿا توکي نشاني ماڻهن لاء توکي تنهنجي گڏهه کي تنهنجي کاڌي کي ٽنهي کي نشاني ٿا ڪريون قومن جي لاء ته ڏسن ۽ انهن منجهان عبرت پڪڙين عبرت حاصل ڪن. هاڻ جيڪڏهن حضرت عزير عليه السلام آهي ته اهو حضرت عزير عليه السلام اٿيو آهي، هاڻ ڏسو ته گڏهه منهنجو اهي هن جون ته هڏيون به ختم ٿي ويون هليون ۽ وڃون هليون گوشت بوشت سڀ ختم ٿي ويا هليا سمجهو رڳو هڏيون پيون آهن گڏهه سڀ پيون آهن پٽ تي ايئن سؤ سال ٿي ويا هليا وچ ۾ هاڻ فرمائي ٿو وانظر اليٰ حماري

جيڪو به آهي، اهو ڏسي ويٺو، چي، هاڻ ڏس ته هن تي گوشت ڪيئن ٿو چڙهي، هن تي کل ڪيئن ٿي چڙهي، هي سڄو گڏهه گڏهه بيٺو آهي، همراهه تيار ٿي هليا ويا، هينگ ڏيڻ شروع ڪري، هاء هاء هاء جيئن ڪندو آهي، سمجهيو، عظام ڪيف ننشزها ثم نڪسوها لحما، ڪيئن ان تي لحم چڙهي ٿو، گوشت چڙهي ٿو. فلما تبين له هاڻي اها ڳالهه پڌري ٿي وئي، هو پنهنجو هوڏانهن طعام به ڏٺائين جيڪو سنئون سڌو پيو هو، هيڏانهن ڏٺائين گڏهه جيڪو صفا ختم ٿي ويو هليو، هڏا هن جا چڙهيا، گوشت هن جو چڙهيو، کل هن جي چڙهي، بيٺو همراهه ۽ حضرت گڏهه تي چڙهي همراهه روانو ٿيو. هاڻي اها روايت مطلب آهي، قرآن شريف ۾ ان جو ذڪر وڌيڪ ڪونهي، پر هاڻي تفصيل عبرت ڪيئن ٿيو، چئي ٿو الله تعالي الله تعالي فرمائي ٿو هتي ته ماڻهن جي لاء عبرت ٿي ته هاڻي انهي تي مفسر اسان جا ڪندا ته ڪيئن عبرت ٿي چئي هاڻي هي وڃي ٿو جنهن پاسي ان جو ڳوٺ ڪو جتي به هو انهي پاسي هاڻي وڃي ٿو وڃي ٿو ته وڃي ٿو ته ڏسي ته هي ته تنهنجو ڳوٺ ئي ٻيو لڳو پيو آهي ماڻهو ٻيا آهن ڪير آهن الاء ڪير مون کي ڪير ڪونه ٿو سڃاڻي پوء هڪ هنڌ پهتو اتي هڪڙي مائي ڏسي پوڙهي ويٺي آهي. سؤ کان سؤ سال، سؤ ڏيڍ سؤ سال پوڙهي آهي، تمام هڪڙي ويٺي آهي، بس ائين ڪنڌ جهڪايو هيٺ ڪيو ويٺي آهي. پوء هن کان ان کان پڇي ٿو مائي کان، چئي ٿو، هي گهر عزير جو آهي؟ تو مائي چئي ٿي ته والله، هوء روئي ٿي ويچاري، پوء چئي ٿي، تون ڇو ٿي روئين؟ چئي ٿي ته سؤ سال ٿي ويا آهن هليا ۽ اسان عزير جو نالو وسري ويو آهي هليو ۽ تون پهريون ماڻهو آهين جنهن عزير جو نالو ورتو آهي ۽ آئون هن جي ٻانهي آهيان هو هن کي سڃاتو حضرت عزير عليه السلام چيا برابر تون هن جي ٻانهي هئين پر جو آئون آهيان عزير پاڻ چيا تون آهين چي پوء هو ويو پنهنجو هن کي وٺي آيو جيڪي ماڻهو هئا هن جي اولاد مان حضرت عزير عليه السلام جو پٽ اهو هو اهو به سؤ سؤ سوا سؤ سال هو جنهن وقت ويو هليو ته اڃا چاليهن سالن جو هو ته هي پٽ به جيڪو آهي سو الائي هڪ سؤ چاليهه الائي هڪ سؤ ڪيترن سالن جو ٿي ويو هليو ۽ ٻيا هن جو اولاد جيڪو پٽن جو اولاد اهي ڏاڏا ڏوڏا پوٽاڻ الحمدلله اسان جي زماني ۾ ئي اسان پنهنجو پڙ ڏاڏا ٿي ويا آهيون الحمدلله پنهنجي لحاظ کان پنهنجي ڀينرن ڀائرن جي اولاد جي ڪري الحمدلله پنهنجي اولاد جي ڪري ڏاڏا ٿي ويا آهيون پر اها سڄي ڳالهه ته هتي الائي ڪيترا سو سال جي معنيٰ ٽي چار پنج جنريشن جيڪي هن سي ٿي ويا هليا ته اهي سڀئي اچي گڏيا پوء هن کي سڃاتائون جو برابر تون آهين پوء هن مائي کي هن دعا ڪئي جو اکيون هن جون ٺهيون وري ڏٺائين وغيره وغيره ته هاڻي اهو واقعو هڪڙو ڄڻ ٿئي ٿو الله تعالٰي فرمايو هتي يعني تفصيل ڪرڻ جي ضرورت ان ڪري آهي جو الله تعالٰي فرمايو ته لنجعلک آية للناس، انسان ذات جي لاء، اتي جيڪي ماڻهو ان زماني جا هئا، انهن جي لاء توکي اسان آيت ڪيوسون، توکي اسان نشاني ڪيوسون، هڪڙي سائن ڪيوسون، انهيء ڪري قرآن شريف ۾ به ان جو ذڪر آهي، پر تورات ۾ ڪٿي ڪو ذڪر ڪن ٿا، ڪٿي ڪونه ٿا ذڪر ڪن اهڙين ڳالهين جو، پر ڪي روايتون مطلب انهن جون به اهڙيون آهن، جن ۾ انهيء واقعي جو ذڪر ايندو ۽ هوڏانهن حزقيل جو ذڪر تورات جي نبين جي ڪتاب ۾ آهي جيڪو بائبل ۾ آهي مطلب حزقيل جو پورو پنهنجو ڪتاب آهي انهي منجهه هو هڏن وڏن جي ڳالهه آهي ته بهرحال اها ڳالهه هتي ڪئي سون هاڻي هتي ٽي واقعا پهريون حضرت ابراهيم جو بادشاهه سان مقابلو، پوء وري حضرت عزير جي ڳالهه يا جيڪو به هيو ماڻهو انهي جي، جنهن جو گڏهه ۽ کاڌو ۽ هي هو، اها ڳالهه ٿي وئي هلي سؤ سال رهيو پنهنجو مئو پوء وري جيئرو ٿيو ۽ وري ٽي ڳالهه حضرت ابراهيم عليه السلام جي وري اچي ٿي جو اهو چئي ٿو الله تعاليٰ کان پڇي ٿو، واذ قال ابراهيم رب ارني ڪيف تحيي الموتٰ، اي منهنجا رب مون کي ڏيکار، حضرت ابراهيم ٿو چوي ته اي رب مون کي ڏيکار ته تون ڪيئن جيئرو ڪندين مئلن کي، ڇو جو نبين جي لاء ضروري آهي ته هنن جي سرٽنٽي، Certitude، هنن جي جيڪو يقين آهي سو محڪم هجي ايڏو جو چئي سگهن ته ڀئي آهي ٿيندو ٿيندو ئي ٿيندو، هاڻ توکي مون کي ته پڪ ڪونهي ته الائي جيئرا ٿينداسون الائي ڪونه ٿينداسون پر تنهنجي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم چيو آهي. قرآن شريف ۾ ڳالهه آهي، اها ڳالهه اسين پڙهون ٿا انهيء ڪري يقين آهي، هن کي چئبو آهي علم اليقين، يقين آهي اسان کي هن علم جي ڪري، پر عين اليقين تڏهن ٿيندو جڏهن اسين اکين سان ڏسون ته واقعي معنيٰ اٿيو ماڻهو وري ٿيو ته هاڻي هي حضرت ابراهيم عليه السلام چئي ٿو عين اليقين ٿئي مون کي ۽ حق اليقين هي اهو جيڪو درجو آهي تڏهن حاصل ٿيندو جڏهن ماڻهو پنهنجي حق سان پنهنجي نظر سان ڏسندو تڏهن ٿيندو حضرت ابراهيم عليه السلام حجت ڪري ٿو الله تعاليٰ سان انهي جو ريفرنس آهي جينيسس جي سترهين چيپٽر ۾ يا ڪهڙي ۾ پر پوء اهڙي ڳالهه کائي ٿا وڃن ابتي ڪري ٿا وڃن آخر ۾ پوء اهو حضرت ابراهيم عليه السلام چئي ٿو الله تعاليٰ کان ڇا هي ڪيئن ڪندو ڇا ڪندو پر هو وري ڳالهه کي بدلائي ٿا وڃن ته زمين ڌرتي هي اهو ڳالهه پر هي بعد الموت جي ڳالهه نٿا ڪن هتي مطلب هن ۾ تحريف ڪري ڇڏيائون اجائي ڳالهه ٿي وئي ٻي ٻئي پاسي هلي وئي

چي منهنجي قلب جي اطمينان جي لاء ته مون کي دل جي قلب کي سڪون ٿي وڃي پڪ ٿي وڃي خالي ان جي لاء آئون توکي هي عرض ٿو ڪريان مون کي ڏيکار ته ڪيئن ڏيکار ته ڪيئن ٿيندو ڪيئن ڪندين تون سبحان الله چي حضرت ابراهيم عليه السلام الله تعالي چيو ته اسان هن کي ڏيکاريا ملڪوت السماوات والارض هي سورت پنهنجي انعام ۾.

لڳي پئي آهي خط تي خط، ڪتاب تي ڪتاب، هڪڙو مطلب ته مضمون ويٺا موڪلين ڪڏهن ڪنهن جو ڪڏهن ڪنهن جو ته اهو جيڪو آهي سو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو هي ڏينهن جيڪو آهي سو نه ملهايو يا ڳالهه ئي نه ڪريو يا ڳالهه ئي ابتي سبتي آهي هيئن آهي هونء آهي پوء مٿو کائي ويا آهن هليا تمام هڪڙو خراب ماحول آهي انهي ڪري الله تعالي هتي يقين ٿو ڏياري حضرت ابراهيم عليه السلام کي قال بليٰ ولاڪن ليطمئن قلبي چيائين هاڻ الله تعالي هن کي چيو قال فخذ اربعه من الطير پوء چار پکي هٿ ڪر چئن قسمن جا پوء جيڪي به پوء ان جو تفصيل وري ڪنداسون هينئر مون کي ٿورو وقت آهي ان ڪري آئون سڄي آيت پڙهي ٿو وڃان اربعه من الطير فصرهن اليڪ پوء ان کي پاڻ ڏانهن هيرائي پاڻ تي هيراء، ثم اجعل علي ڪل جبل منهن جزءا جزءا هن جو ٽڪرا ٽڪرا ڪري هن کي جبل تي رک. هاڻ اتي جيڪو آهي سائين جيڪي پنهنجا آهن انگريز ۽ سائنسدان ۽ سيڪيولرسٽ ۽ اٿيسٽ ۽ ڇا چئبو آهي انهن کي جيڪي ڀائين ٿا اسين سائنسدان آهيون اهي چون ٿا ته نه هو سڄا سارا هئا بس هتي هو رکيائون هتي هو رکيائون هتي ڊوڙندا آيا اچي سڏ ڪيائين اهڙي ڪا ڳالهه ڪونهي هي ته ٽڪرا هاڻي هتي لکيو پيو آهي جزءا جزءا جزءا، ٽڪرا ٽڪرا ڪر، يعني ان کي گوشت کي اهڙو ملائي ڇڏ پوء خبر جيڪو به جتي هوڏانهن ڪو رک ٽڪرو گوشت جو هتي ٽڪرو رک گوشت جو هتي ٽڪرو رک گوشت جو ته ڪيئن ٿو ڊوڙندو اچي ڪيئن ٿو اچي هڪ ٻئي سان اهو پکي ملي جيڪو پکي تو ڪيو هو ته چار مختلف پکي پوء اها ڳالهه هتي جزءا ثم ادعهن پوء انهن کي سڏ ڪر پاڻ ڏانهن ياتينڪ سعيا تو ڏانهن ڊوڙندا ايندا واعلم ۽ ڄاڻ ته اعلم ان الله عزيز حڪيم ته بيشڪ الله تعاليٰ جيڪو آهي سگهارو آهي يعني ڪري سگهي ٿو جيڪو ڪرڻ چاهي سگهارو آهي طاقت وارو آهي عزيز آهي عليم آهي ڄاڻ وارو آهي عزيز عزيز حڪيم آهي حڪمت وارو آهي يعني هر ڳالهه پنهنجي حڪمت سان ڪري ٿو هاڻي هتي اتي اها ڳالهه حضرت ابراهيم عليه السلام جي پوري ٿي. هاڻ وڌيڪ تفصيل پور کڻي ٻئي دفعي جيڪڏهن آيو خيال ۾ ڳالهه ڪنداسون. هاڻ اتان کان ٻه سؤ ايڪهٺ آيت کان مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هاڻ سبيل الله ۾ مال جيڪي خرچ ڪن ٿا ان جي ڳالهه ڇو جو ان جو واسطو آهي قرض حسنه سان جيڪو آخرت ۾ ملندو انهي ڪري هي ڳالهه هن سان مليل آهي ته آخرت جي ڳالهه ۽